गच्छति इति न चिन्तयतु अस्मिन् लोके अस्मिन् प्रपञ्चे सर्वस्यापि किमस्ति एका व्यवस्था अस्ति किल एका व्यवस्था नास्ति चेत् व्यवस्था इत्युक्ते एकः क्रमः अस्ति किमपि एवमेव एकः जीवनं करोति एवं किञ्चित् कालं जीवनं करोति इति न मम जीवनस्य मम अग्रिमजीवनस्य मम अग्रिमजन्मनः मम अग्रिमशरीरस्य निर्माणम् अहं कुर्वन् अस्मि कदा कुर्वन् अस्ति तदर्थमेव हिन्दूशास्त्रेषु अस्मिन् जन्मनि कथं चिन्तनीयम् इति वदति भवतः इदानीम् एकं शरीरमस्ति तेन शरीरेण भवतः अन्तरङ्गं प्रति भवता गन्तव्यं भवता चिन्तनीयं भवता विचारः करणीयः वयं न अवगच्छामः कारणं किम् അഗ്രിമ ശരീരസ്യ നിർമ്മാണം അഗ്രിമ കീദൃശ ശരീരം മയാ പ്രാപ്തവ്യം തസ്യ നിർമ്മാണം അഹം കുറുവന്നസ്മി സർവാണി കാര്യമാണ് ഈ രോഗ ആയുഹു അഥവാ മാനസിക വിചാരാഹ സർവമപി ഇതാനും നിർമ്മാണം കരോത് തസ്മാത് ഇതാനും വയം അവഗച്ഛാമ ചേത് വയം കിം കർത്തും ശക്നുമ താദൃശ चिन्तनम् अन्तरङ्गे आनेतुं शक्नुमः तदर्थमेव भगवान् वदति एतत् बहु सामान्यविषयः अस्ति कः विषयः एतत् शरीरं त्यजति अन्यशरीरं स्वीकरोति इत्युक्ते मरणम् अस्माकं मरणम् इति वयं वदामः तत् बहु बृहत् किमपि नास्ति तत् बृहत् नास्ति इति कथम् अवगच्छामः चिन्तनेन अवगन्तव्यम् സ്വയം വിചിന്യ കിഞ്ചിത് അനുഭവः प्राप्तव्यः एतत् शरीरेण किं करणीयं तद् एक्स्पीरियन्स् नास्ति चेत् जनाः किं कुर्वन्ति वयमेव वयम् अवगन्तुं शक्नुमः प्रतिदिनं चतुर्विंशतिघण्टाः सन्ति किल चतुर्विंशतिघण्टासु वयं किं कार्यं कुर्मः बहूनि कार्याणि कुर्मः अनावश्यकानि इति वक्तुं न शक्नुमः किन्तु वयं चिन्तयामः अत्यावश्यकानि कार्याणि इति बहूनि समयः नास्ति अस्माकं किन्तु किं कार्यं करणीयं तत् कर्तुं न शक्नोति इच्छा अपि नास्ति इच्छा न इच्छा अस्ति चेदेव कर्तुं शक्नोति इच्छायाः उत्पादनं भवेत् इच्छा कथं भवति एकं तस्मिन् विषये ज्ञातव्यं किल मया एतत् कार्यं करणीयम् इति ज्ञातव्यं तदा एव तस्मिन् विषये इच्छा भवति इच्छा भवति चेदेव तस्मिन् विषये कर्म भवति तदा एव तत्र प्रवृत्तिः भवति इच्छाशक्तिः भवति ज्ञानशक्तिः भवति तेन क्रियाशक्तिः भवति यदा तत् कार्यं करोति किञ्चित् किञ्चित् अवगमनं भविष्यति तद् अवगन्तुमेव भगवान् वदति वासांसि जीर्णानि यथा विहाय वासांसि जीर्णानि यथा विहाय इत्युक्ते वस्त्राणि वासांसि इत्युक्ते वस्त्राणि जीर्णानि यथा भवति जीर्णम् इत्युक्ते पुरातनं भवति अथवा जीर् नाशः भवति वासांसि जीर्णानि यथा विहाय तद् विहाय विहाय इत्युक्ते त्यक्त्वा नवानि किं करोति गृह्णाति स्वीकरोति तस्मिन् समये दुःखम् अनुभवति वा सन्तोषम् अनुभवति वा सन्तोषम् अनुभवति क्वचित् पुरातन शरीरं त्यक्त्वा नूतनशरीरं यदा स्वीकरोति दुःखं वा सन्तोषः वा सन्तोषः अनुभोक्तव्यः किमर्थं दुःखं करोति इतोपि सम्यक् भगवान् वदति जनाः चिन्तयन्ति बहु वेदना भवति बहु कष्टं भवति वदति पुरातनवस्त्रं त्यजति चेत् कापि वेदना भवति वा न तावदेव अस्ति किमर्थं वेदनाम् अनुभवति भवान् भवतः इदानीन्तनचिन्तनस्य निमित्तं कीदृशशरीरम् आवश्यकं तादृशशरीरं स्वीकर्तुं देहि इच्छति तस्मात् एतत् शरीरं त्यक्त्वा अन्यशरीरं स्वीकरोति कथम् उदाहरणं किं वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति तावदेव अस्ति पुरातनवस्त्रं त्यक्त्वा नूतनवस्त्रं स्वीकरोति इत्येव अस्माकम् एतत् शरीरं त्यक्त्वा अन्यशरीरं स्वीकरोति एतत् किमर्थम् उक्तवन्तः शरीरस्य त्यागे दुःखस्य कापि आवश्यकता नास्ति कारणं तत् जीर्णानि भवति जीर्णानि भवति जीर्णानि भवति त्यक्तव्यानि एव अन्यमार्गः नास्ति यदा जीर्णानि भवति तद् त्यक्तव्यानि एव भवान् अधिकमधिकं संरक्षणं करोति चेदपि किमपि प्रयोजनं നാസ്തി കാരണം കിമർത്ഥം ശരീരം തത് തെക്തും ഇച്ഛതി ദേഹി ആത്മ കിമർത്ഥം തെക്തും ഇച്ഛതി അന്യ അന്യത് ശരീരം സ്വീകൃത്യ ഭവതാ കാര്യം കർത്തും ശക്യത ഭവത ആത്മാ യത് കാര്യം കർത്തും ഇച്ഛതി ഏതേന ശരീരേണ കർത്തും ന ശക്യത ഇത് യഥാ ഭവതി തഥാ ഇവ തഥാ ജനാ പ്രശ്നം പൃച്ഛന്തി ഏവം ചേത് ബഹു ശിശവ മരണം പ്രാപ്നുവന്തി ഖലു ബാല ബാലകാഹ ബാലികാഹ अथवा शिशुः जीर्णानि शरीराणि नास्ति भवतां कृते जीर्णानि नास्ति आत्मनः कृते तत् समाप्तम् एकः युवकः मृतवान् इति चिन्तयतु युवकस्य आत्मा अस्ति खलु तस्य अन्तरङ्गे देही अस्ति किल तस्य देहिनः किम् एतस्य शरीरस्य आवश्यकता समाप्ता एतेन शरीरेण तावदेव करणीयम् आसीत् पुनः किमर्थं तत् शरीरम् अग्रे नेतव्यमस्ति एतेन शरीरेण करणीयं कार्यं समाप्तं तर्हि किं करोति तत् शरीरं त्यजति अन्यत् शरीरं स्वीकरोति तावदेव अस्ति मरणम् इति एतस्मिन् श्लोके वदति पश्यतु वासांसि ജീർണാനി യഥാ വിഹായ ബഹു സരളമസ്തി നവാനി ഗൃഹാതി നരഹ അപരാണി അപരാണി ഇത്യുക്തെ കിം അന്യ അന്യശരീരാണി അന്യ ശരീരാണി स्वीकरोति तथा तथा एव ശരീരാണി विहाय जीर्णानि अन्यानि
नवानि देहि संयाति संयाति इत्युक्ते त्वः प्राप्नोति पुरातनानि शरीराणि त्यक्त्वा नूतनानि शरीराणि प्राप्नोति अथवा स्वीकरोति अत्र एकैकपदस्य अपि अत्र किञ्चित् विशिष्टरीत्या उक्तवान् जीर्णानि इति अस्ति जीर्णानि इत्युक्ते शिथिलानि इत्युक्ते भिन्नं भिन्नं भिन्नं भिन्नं भवति यत्किमपि वस्तु तादृशमेव नष्टं भवति अहं यदा उक्तवान् आरम्भे पञ्चभूत भूतैः निर्मितमस्ति सर्वमपि एकवस्त्रं नष्टं भवति इति चिन्तयतु वयम् अवगन्तुं शक्नुमः शरीरस्य वयं न अवगन्तुं न शक्नुमः एकवस्त्रं कथं नष्टं भवति कथं तद् सृष्टमभवत् तद् प्रति एव तद् गच्छति एकवस्त्रस्य निर्माणं कथं भवति प्रथमं कि कस्य कार्पासः भवति कार्पासः इत्युक्ते काटन् कार्पासेन किं करोति तन्तुनिर्माणं करोति त्रेड् निर्माणं करोति सत्यं त्रेड् योजयित्वा एवं किं करोति वीवनं वा वीवनं करोति एवम् अपि करोति एवमपि करोति तदा तद् किं भवति वस्त्रं भवति तस्य नाशः इत्युक्ते किं भवति तन्तु भवति अनन्तरं तद् काटन् भवति पुनः तद् कुत्र गच्छति एकैकवस्तु पृथक् गच्छति शरीरमपि तादृशमेव हम्म।
एतत् शरीरमपि शरीरे पञ्चवस्तूनि सन्ति एतत् कथं निर्मितं पृथिवी अप् तेजस् वायु आकाशः तद् एकमेकम् एकत्र गच्छति हम्म। तदा किं भवति शरीरं समाप्तं पुनः शरीरं नास्ति किन्तु कः अस्ति देहि अस्ति आत्मा अस्ति तस्य हम्म।
नाशः नास्ति तत् किं करोति गत्वा अन्यशरीरं स्वीकरोति तत् कथं स्वीकरोति तदग्रे वदेत् अथवा अस्माभिः चिन्तनीयं तद् गत्वा केवलम् शरीरं स्वीकरोति इति नास्ति तत् कथं शरीरं स्वीकरोति आत्मा तस्य इच्छा कथम् इच्छानुसृतं यदा शरीरमासीत् पूर्वशरीरमासीत् तस्मिन् समये सः बहूनि कार्याणि इष्टवान् किल वयं सर्वे एकशरीरं स्वीकृतवन्तः पृथक् पृथक् अस्ति अस्माकं चिन्तनानि तदनुसृतं शरीरमस्ति अस्माकं तद् कार्यम् अवगच्छतु तदनन्तरं किं करणीयं कथं कर्म करणीयम् इति चिन्तनीयं किमर्थं कथं कर्म करणीयम् इति चिन्तनीयम् उदा उत्तमशरीरं प्राप्नोति तदेकं अत्रैव गीतायामेव आगच्छति शुचीनां श्रीमतां गेहे जन्म प्राप्नोति कः लाभः शुचीनाम् इत्युक्ते शुद्धं गृहं शुद्धं गृहम् इत्युक्ते यत्र वयं जन्म प्राप्नुमः अथवा यत्र वयं जीवामः वातावरणस्य अस्माकं जीवनस्य सम्बन्धः अस्ति वा न वा अस्ति किल अहम् एक उत्तमवातावरणे अस्मि इति चिन्तयतु एकः आश्रमः अथवा सर्वे जनाः तत्र ध्यानं कुर्वन्ति पूजां कुर्वन्ति मन्दिरं गच्छन्ति सत्यं वदन्ति धर्म धर्मकार्याणि कुर् धार्मिककार्याणि कुर्वन्ति सेवनं कुर्वन्ति एतादृशमेव सर्वे मां परितः शतं जनाः तादृशजीवनं कुर्वन्ति मम अपि स्वभावः मन्दं मन्दं तादृशः भवति किल अथवा अहम् एकवातावरणे जीवनं करोमि वयम् अवगन्तुं शक्नुमः अस्माकं छात्राः अत्रत्य वातावरणे वर्धनं प्राप्नुवन्ति तेषां मैण्ड् मध्ये तेषां मनसि कथं चिन्तनानि भवन्ति उदाहरणार्थं पश्यतु भवन्तः भारते जीवनं कृतवन्तः पूर्वम् भारते भवन्तः त्यागः इति पतति चेत् अर्थं जानाति स्म जानाति वा न वा किन्तु अत्र बहवः छात्राः सन्ति न जानन्ति साक्रिफैस् इत्युक्ते किं त्यागः इत्युक्ते किं सेवा इति एकपदम् अस्ति किल सेवा इति एकपदमस्ति सेवनम् अन्येषां साहाय्यं करोति अथवा दानं भोज भोजनं ददातु वस्त्रं ददातु किल यत्सर्वं वयं पठितवन्तः किल किं वस्त्रदानम् अन्नदानम् अन्यत् किं कन्यादानम् अन्यत्
भूदानं गोदानं बहुविधदानं किन्तु अत्र कुत्र दानमस्ति ट्याक्स् दानं नास्ति किल तद् दानं न ट्याक्स् दानं यद् सम्पादयति तस्य एकप्रतिशतं ददाति तद् दानं नास्ति तत्र वस्त्रदानं भवति कस्य कृते वस्त्रदानं करोति कियत् अन्नदानं सर्वं कियत् न्यूनं भवती भारते प्रतिमन्दिरं गच्छतु प्रति आश्रमं गच्छतु अन्नदानमस्ति कति लक्षं जनाः आगत्य भोजनं खादन्ति अत्र किं न्यूयार्क् नगरे कति स्थानेषु अन्नदानं चलति आहत्य पञ्चजनानां षड् जनानां कुत्रापि अद्भुतरीत्या एकं ददाति अनन्तरं वयं बहु तस्य अड्वर्टैस्मेण्ट् अहं किमर्थम् उक्तवान् अत्र नास्ति इति अर्थेन कानिचन पदानि अथवा केचन संस्काराः वातावरणकारणेन अस्माकं समीपतः मन्दं मन्दं मन्दं मन्दं गच्छति अत्र उदाहरणं वदामि अत्र सुरापानं करोति सुरा मद्यपानं करोति दोषः इत्येव न चिन्तयन्ति किल तद् एकः प्रस्टीज् विषयः इति चिन्तयति सम्यक् इति चिन्तयति अथवा ब्रह्मचर्यम् अत्र ब्रह्मचर्यम् इति जानाति स्वामी विवेकानन्दः उक्तवान् द्वादशवर्षाणि ब्रह्मचर्यस्य पालनं करोतु सः यद् वदति तद् भविष्यति तादृशी शक्तिः अस्ति ब्रह्मचर्यस्य किन्तु अत्र एकः ब्रह्मचर्यस्य पालनं कर्तुं प्रयत्नं करोति चेत् अन्ये जनाः किं वदन्ति तं मूढः इति वा तस्य किमपि दोषः अस्ति इति वा वातावरणकारणे अवगतं तदेव शुचीनाम् इत्युक्ते शुद्धस्थानेषु जन्म प्राप्नोति अथवा श्रीमताम् इत्युक्ते धनमस्ति सौकर्यमस्ति इदानीं पश्यतु मम उत्तमगृहमस्ति सामान्यतया भोजनं कर्तुं सर्वं व्यवस्था अस्ति उद्योगः अस्ति अथवा गृहे धनमस्ति अहं ध्यानं कर्तुम् इच्छामि चेत् ध्यानं कर्तुं शक्नोमि अहं पूजां कर्तुम् इच्छामि चेत् पूजां कर्तुं शक्नोमि तादृशगृहे वा जन्म प्राप्नोति तद् नास्ति इति चिन्तयतु सा परमदारिद्र्यमस्ति बहु कष्टमस्ति आदिनं कार्यं करणीयं कुत्र समयं प्राप्नोति किन्तु भिन्नविषयः एतत् सर्वम् अस्ति इति कारणेन ध्यानं करोति इति नास्ति किल एवं चेत् वयम् अमेरिकायां सर्वे अपि ध्यानं कुर्मः किल वयं किमर्थं न कुर्मः सर्वमपि अस्ति जीवनस्य किं नास्ति किन्तु अस्माकं समयः नास्ति तदा यद् सौकर्यमस्ति तद् कथं प्राप्नोति इदानीमेव तादृशजीवनस्य निश्चयं करोति हम्म।
तत् भगवान् वदति भवान् प्रथमम् अवगच्छतु किं सम्भवति इति अवगमनेन किं भविष्यति സമ്യക് യഥാ ജ്ഞാനം ബോധി ഭവത ഇച്ഛാ ഏതേന കിം കരണീയം എതത് കിമർത്ഥം പ്രാപ്തം ഏതസ്യ പ്രയോജനം കിം യഥാ കഥാപി ചിന്തയതു പ്രതിദിനം ചതുർവിംശതി ഘണ്ട മധ്യേ ന്യൂനാതിന്യൂനം ഏക ഘണ്ട ചിന്തയതു ഭവാൻ ഏക ഘണ്ട ഭവാൻ മൗനം ഉപവിശത്തു മൗനം ഉപവിശ്യ അന്തരംഗം പശ്യതു ഭവാൻ ഏതാവന്തി വർഷാണി ഭവാൻ അന്യത് സർവം ചിന്തിതവാൻ കില विश्वस्य प्रपञ्चस्य किमपि अभवत् वा भवतः किमपि अभवत् वा भवतः कुटुम्बस्य किमपि अभवत् वा किमपि नास्ति एतत् एवमेव श्वः अपि भवति परश्वः भविष्यति एवमेव चलति तस्मात् भवान् चिन्तां न करोतु भवान् किञ्चित् समयम् उपविश्य चिन्तनं करोतु कस्मिन् विषये चिन्तनीयं देहि यः अस्ति तस्मिन् विषये किञ्चित् समयं चिन्तयतु तदा भवान् अवगच्छति एतत् शरीरं गच्छति जीर्णानि सन्ति कथं वयं बहुषु श्लोकेषु दृष्टवन्तः कथं कथं जीर्णं भवति अङ्गं गलितं फलितं मुण्डं दशनविहीनं जातं तुण्डं श्रुतं वा कुत्र अस्ति एतत् भजगोविन्दं मध्ये अङ्गं गलितम् अङ्गं
शरीर अङ्गं सर्वं गलितं फलितं मुण्डं सर्वं गतं एकमपि क्लेशः नास्ति एव दशनविहीनं जातं तुण्डं तुण्डम् इत्युक्ते एतत् पाय् वदति किल गम् दशन दशनविहीनम् इत्युक्ते चर्वणं कर्तुं न शक्यते एकः अपि दन्तः नास्ति दशनविहीनं जातं तुण्डं वृद्धो यादि गृहीत्वा दण्डं चलितुं न शक्नोति तस्मात् त्रि अस्ति पादद्वयम् एकदण्डः अपि अस्ति एवमेव सः चलति वृद्धो यादि गृहीत्वा दण्डं तदपि न मुञ्जत्याशा पिण्डं तदपि सः न त्यजति किम् आशा न त्यजति तदानीमपि किं चिन्तयन् अस्ति मम पुत्रस्य पुत्र्याः विवाहः कदा पुत्रस्य पुत्र्याः पुत्रस्य उद्योगः कदा प्राप्नोति तस्य बेङ्क् बेलेन्स् कति सन्ति भवतः कः उपयोगः शतवारं नारायण नारायण इति वदतु अथवा भज गोविन्दं भज गोविन्दम् इति वदतु भवान् भवतः विषये चिन्तयतु नवतिवयः पञ्चनवतिवयः अथवा षष्टिवयः भवता अस्मिन् वयसि अपि भवता चिन्तयितुं न शक्नोति चेत् भवान् कदा चिन्तयति एतस्य शरीरस्य कः लाभः तस्मिन् समये देही चिन्तयति एतत् पर्याप्तम् इति चिन्तयति सः एतत् देहं त्यजति भवतः इच्छानुसृतं पुत्रस्य पुत्रस्य पुत्रः इव अन्येकशरीरं भवान् भवान् प्राप्नोति पुनः षष्टिवर्षाणि भवान् करो भवान् चलतु इति स्वयमेव प्राप्नोति तद् देहि किं करोति सो आत्मा आत्मनः विषये वयं न चिन्तयामः शरीरविषये एव विचिन्त्य उपविशामि चेत् नूतननूतननूतननूतनशरीरं प्रति कथं गच्छति प्रथमं तस्मिन् विषये दुःखं न करोतु दुःखं न करोतु इत्युक्ते किं भवति तदा अवगमनं भवति ज्ञानं भवति तदा इच्छा भवति आत्मनः विषये चिन्तयतु यदा इच्छा भवति तत्र कर्म तादृशं भवति तदेव वासांसि जीर्णानि यथा विहाय നവാനി ഗൃഹാതി
നരः अपराणि अन्यशरीरं यदा गृह्णाति अनन्तरं तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि अन्यानि संज्ञाति नवानि देहि देहि इत्युक्ते आत्मा आत्मा इत्युक्ते कः भवान् अथवा अहम् अन्तरङ्गे विद्यमान अहम् अथवा त्वं वाक्यमस्ति किल तत् त्वमसि तद् त्वं भवान् अस्ति अथवा अहं ब्रह्मास्मि अहम् इति यदस्ति तत् अहम् अथवा त्वं तत् किम् इति अवगच्छतु तत् एतत् शरीरं न एतत् शरीरं किं वस्त्राणि कीदृशानि वस्त्राणि इदानीं जीर्णानि चेत् त्यज त्यजन्ति जीर्णं जायमानमस्ति तादृशानि शरीराणि सन्ति भवान् तस्मिन् विषये विचिन्त्य कालव्यापनं न करोतु इति वदतु अग्रिमश्लोकं पश्य मम दूरवाणीं अग्रिमश्लोकः नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनं छिन्दन्
छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावकः नैनं दहति पावकः न चैनं क्लेदयन्त्यापो न चैनं क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः न शोषयति मारुतः मारुतः न नैनं कथं पदच्छेदं कुर्मः न एनं
चिन्तन्ति शस्त्राणि न एनं दहति पावकः न च एनं क्लेदयन्ति आपः आपः न शोषयति मारुतः यत् पूर्वश्लोके उक्तं कथं जीर्णानि भवन्ति जीर्णानि कथं भवति इति वदति कथं सम्बन्धं कल्पयति कीदृशानि सुन्दराणि क्रियापदानि उपयोगं करोति संस्कृते एव एवं वक्तुं शक्यते नाशः भवति इत्येव नाशः कथं भवति इति तत्र उक्तवान् सः कथं वासांसि जीर्णानि इति उक्तवान् कथं कथं जीर्णानि भवति वस्त्रं चेत् एकः मार्गः अस्ति शरीरस्य जीर्णता कथं कथं भवति तत् अत्र एकैकक्रियापदेन वदति न एनं छिन्दन्ति शस्त्राणि छिन्दन्ति इत्युक्ते कः अर्थः एनम् इत्युक्ते एनम् आत्मनः पूर्वम् उक्तं किल एषः इति पूर्वमपि उपयोगं कृतवन्तः एतस्य आत्मनः छेदनं छेदनम् इत्युक्ते किं कर्तनं कर्तुं न शक्यते किं केन शस्त्राणि शस्त्राणि इत्युक्ते उपकरणानि आयुधानि आयुधानि भिन्नभिन्न आयुधानि भुशुण्डी अथवा छुरिका अथवा अस्त्रं धनुः बाणः तेन केनापि एतस्य शरीरं कर्तयितुम् अथवा छिन्नं कर्तुं न शक्यते कियत् सम्यक् शस्त्रेण किं कर्तुं शक्यते किमपि आयुधेन भवता भवत्या किं कर्तुं शक्यते छिन्नं कर्तुं शक्यते किल खड्गः चेत् खड्गः इत्युक्ते तेन कर्तनं कर्तुं शक्यते अथवा स्फोट बोम्ब् अस्ति इति चिन्तयतु स्फोटः अस्ति किं भवति भिन्नं भिन्नं भवति पीस् पीस् भवति शरीरं छिन्नं कर्तुं शक्नोति किन्तु एनम् एनम् इत्युक्ते आत्मनः शस्त्रेण आयुधेन छिन्नं कर्तुं न शक्यते शरीरं न आत्मा इति वदति शरीरस्य कर्तुं शक्यते किन्तु जीर्णम् अस्ति तत् किन्तु एतस्य न शक्यते नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि न एनं दहति पावकः पावकः अग्नि पावकः इत्युक्ते अग्नि दहति
भस्म करोति दहनं करोति हम्म। पावकेन एतद् भस्मीकर्तुं न शक्यते शरीरस्य किं कर्तुं शक्यते यदा प्राणः गच्छति यदा आत्मा शरीरतः निर्गच्छति अनन्तरम् अग्निः किं करोति दहनं करोति किन्तु आत्मनः दहनं कर्तुं न शक्यते शस्त्रेण छिन्नं कर्तुं न शक्यते पुनः नाशस्य अन्यमार्गः कः आपः क्लेदनं करोति क्लेदनम् इत्युक्ते क्लेदयन्ति क्लेदयन्ति इत्युक्ते जले स्थापयति चेत् किं भवति बहु समयं तमिळ्भाषायां किं वदति अळगिपो तदेव बहु समयं जले शरीरं जले स्थापयतु मरणानन्तरं शरीरं जले स्थापयति चेत् किं भवति किञ्चित् किञ्चित् किञ्चित् किञ्चित् आर्द्रं भूत्वा नाशः भवति पुनः एकः मार्गः अपि अस्ति नाशं भवितुं कथं मारुतः मारुत विन्द् विन्द् मध्ये किं भवति शुष्कं भवति न जानाति वायुः शुष्कं करोति वायुः अत्यधिकं केवलं एतद् अग्निः न वायुमध्ये वस्त्रं वस्त्राणि स्थापयन्तु सम्यक् आर्द्रवस्त्रं विण्ड् मध्ये स्थापयतु किञ्चिदपि आतपः नास्ति आतपः मीन्स् सन् नास्ति सन्लैट् नास्ति किन्तु सम्यक् वायुः अस्ति निमेषाभ्यन्तरे किं भवति शुष्कं भवति तस्य कः अर्थः जलांशं सम्पूर्णं निष्कासयति अथवा वायुकारणेन शरीरमपि किं भवति शुष्कं भवति शुष्कं भवति इत्युक्ते कः अर्थः जल अंशः डिहैड्रेशन् भवति अथवा सम्पूर्णशरीरतः जलांशं गच्छति चेत् किं भवति शरीरस्य नाशः भवति सत्यं शरीरस्य नाशं कर्तुं के के मार्गाः एकम् अग्निमध्ये स्थापयतु अथवा शस्त्राणि छिन्नं कर्तुं शक्नोति अथवा अग्निमध्ये भस्म कर्तुं शक्नोति जले किं वदति क्लेदयन्ति आर्द्रं भूत्वा क्लेदय भिन्नभिन्नं भवति अथवा वायुमध्ये भिन्नं भवति किन्तु भवान् चिन्तयतु भवतः अन्तरङ्गे यः अस्ति इत्युक्ते देहि आत्मा प्राणः जीवः ईश्वरः चैतन्यम् इति यत्किमपि वदतु तस्य एतत् किमपि कर्तुं न शक्यते तदेव भवान् इति वदति तदेव भवान् इत्युक्ते कः अर्थः कः वदति तदेव भवान् इति भगवान् भगवान् वदति तदेव भवान् अस्ति इत्युक्ते कः अर्थः भवान् एतत् नास्ति एतत् किम् एतत् शरीरं भवान् न भवान् किम् देहि अस्ति एतस्य अन्तरङ्गे विद्यमानचैतन्यम् एतस्य अन्तरङ्गे विद्यमानजीवः एतस्य अन्तरङ्गे विद्यमान ईश्वरः एतस्य अन्तरङ्गे विद्यमान आत्मा तदेव भवान् अस्ति किन्तु भवान् तत् न जानाति भवान् किं चिन्तयन् अस्ति अहम् एतदेव इति चिन्तयन् अहम् एतत् शरीरमेव इति चिन्तयन् अस्ति एतत् शरीरं भवान् नास्ति तस्य कारणानि उक्तवान् भवान् एतत् त्यक्त्वा त्यक्त्वा अन्यत् स्वीकर्तुं शक्नोति जीवनस्य एकः सम्बन्धः अस्ति आरम्भतः इदानीं मम षष्टिसप्ततिवयः पर्यन्तमेव एतत् शरीरमस्ति इति चिन्तयतु किन्तु एतत् शरीरं त्यक्त्वा अन्यशरीरं स्वीकरोति कः स्वीकरोति देहि आत्मा स्वीकरोति आत्मा तु अस्ति एव तदेव नित्यं तदेव शाश्वतं तस्य नाशः नास्ति किन्तु तदेव सत्यं तदेव एतद् नास्ति इति सर्वं वदति चेदपि प्रयोजनं नास्ति तत् किं करणीयम् अवगन्तव्यं ज्ञातव्यं तदर्थं भवता किं करणीयम् अध्ययनं करणीयं पठनीयं चिन्तनी चिन्तनीयं ध्यानं करणीयं तस्मिन् विषये पुनः पुनः विचारः करणीयः भवतः किञ्चित् किञ्चित् अनुभवः प्राप्तव्यः एतत् शरीरम् अहं न इति हम्म। यस्मिन् क्षणे भवान् ज्ञानं प्राप्नोति तस्मिन् समये किं भवति भवतः दुःखं न भवति भवान् आनन्दं प्रति गन्तुं शक्नोति हम्म। सः विषयः अस्माभिः अवगन्तव्यः तदर्थमेव वदति शरीरस्य नाशः भवति शरीरस्य नाशः भवति शरीरस्य नाशः भवति तस्य नाशः कथं भवति इति वदति किन्तु तेन केनापि मार्गेण कस्य नाशः न भवति आत्मनः नाशः न भवति आत्मा कः शरीरं किम् इति अवगमनं भवेत् कथम् अवगन्तुं शक्नुमः एतादृशग्रन्थानाम् अध्ययनेन ग्रन्थे यद् उक्तमस्ति तस्य विचारेण एतादृशविचारेण अध्ययनेन अस्माकं किं भविष्यति ज्ञानं भवति अस्माकम् अन्तरङ्गे किञ्चित् विश्वासः भवति एवम् एतत् सत्यं कारणं भगवान् एव वदति एतत् तत्र विश्वासकारणेन वयं किं कुर्मः तादृशजीवनं कर्तुम् आरम्भं कुर्मः चिन्तनं यदा भवति तदा स्वयमेव वयम् अवगन्तुं शक्नुमः एकक्षणं पर्याप्तम् इति वदति किमर्थं ज्ञानप्राप्ति ज्ञानप्राप्ति इत्युक्ते किम् एतत् शरीरं न अहम् इति एकज्ञानं यदा भवति कथं कथं भवति ध्यानम् इति वदति कथं ध्यानं करणीयं भिन्नभिन्नमार्गाः सन्ति भिन्नभिन्नमार्गाः वदन्ति यत् यत्किमपि कार्यं वयं कुर्मः बहु जनाः सन्ति कबीर् कबीर्दास् इति अस्ति श्रुतवन्तः तस्य कार्यं किम् आसीत् वस्त्रनिर्माणं करोति स्म तन्तुवायः आसीत् सः सः वस्त्रनिर्माणं कृत्वा तस्य बहु दोहा पश्यतु दोहा इत्युक्ते तस्य कविताः भजन भजनमस्ति किल तस्य दोहा इति वदन्ति सर्वदोहा अहं चिन्तयामि अधिकांशमपि वस्त्रनिर्माणविषये अस्ति कथं तस्य तत्रैव लयः सः तत् कार्यं कुर्वन्नेव तस्य चिन्तनं तत् कार्यं सः कथं करोति ईश्वरचिन्तनेन करोति तत् तस्य नाम किम् ईश्वरचिन्तनेन तत् कार्यं कोऽपि पाकं करोति इति चिन्तयतु पाककार्यं करोति अथवा यत्किमपि कार्यं कृषि करोति अथवा अन्यत् किं करोति किमपि कार्यं यत्किमपि कार्यं करोति तत् कार्यं वयं ध्यानरूपेण कर्तुं शक्नुमः कथं तद् ध्यानरूपेण कर्तुं शक्नुमः एकं समर्पणं समर्पणेन केवलं न भवति श्रद्धया समर्पणं श्रद्धानिमित्तम् उत्तमं समर्पणेन करोति तत्र कः लाभः अहङ्कारः न भवति अहं करोमि इति अहङ्कारः न भवति तद् समर्पणस्य लाभः अस्ति किन्तु तद् ध्यानं प्रति कदा तत् परिवर्तनं भवति यत्किमपि कार्यं भवतु प्रातःकाले उत्थाय प्रातःकाले उत्तिष्ठति उत्थाय वयं लघु लघु स्नानं करोति सर्वमपि ध्यानं कर्तुं शक्नोति सर्वाणि कार्याणि ध्यानात्मकं कर्तुं शक्नोति कथं ध्यानात्मकं कर्तुं शक्नोति एकं फोकस् करणीयं श्रद्धा दातव्या तदेव श्रद्धावान् लभते ज्ञानम् इति वदति श्रद्धया कर श्रद्धा इति पदस्य बहु अर्थः अस्ति कान्सन्ट्रेशन् न केवलं कान्सन्ट्रेशन् अपि श्रद्धा समर्पणम् अपि श्रद्धा अनन्तरं कार्यं सम्यक् करोति सा श्रद्धा यत्किमपि प्रातः उत्थाय अस्माकं प्रातरारभ्य सायङ्कालपर्यन्तं मम जीवनं ध्यानात्मकं भवेत् इति अहं कथं कर्तुं शक्नोमि श्रद्धया करणीयं भगवतः समर्पणभावेन किन्तु नामजपं करोति तदपि ध्यानात्मकं न इत्यपि भवितुं शक्नोति कथं
सर्वं वृथा यन्त्रमिव करोति हम्म। यन्त्रमिव करोति इत्युक्ते यन्त्रं मेक्यानिक् करोति किमपि नास्ति प्रातःकाले उत्तिष्ठति दीपं ज्वालयति नामजपं करोति अथवा पाकं करोति स्नानं करोति कुत्रापि श्रद्धा नास्ति किं प्रयोजनं समयः एवमेवमेवमेवमेव गच्छति यत् कार्यं करोति तदपि सम्यक् न भवति किल भवती गृहं शुद्धं करोति इति चिन्तयतु जीवने वयं बहूनि कार्याणि किमपि न कुर्मः एव न चिन्तयतु वयं सर्वे अपि लघु लघु लघु कार्याणि एव कुर्मः किल सामान्यानि कार्याणि एव कुर्मः किन्तु किमपि कार्यं ध्यानात्मकं कर्तुं शक्नोति तदर्थं प्रथमतया किम् आवश्यकं किं कार्यं करोति तत्रैव कान्सन्ट्रेशन् भवेत् एकस्मिन् समये एकमेव कार्यं करणीयं पञ्चषड् कार्याणि वयं कुर्मः चेत् किं भवति ध्यानं न भवति अस्माकं श्रद्धा एकत्र न भवति श्रद्धा एकत्र भवितव्या इत्युक्ते वयं वदामः अहं पठामि तेन सह अहं शृणोमि मम पञ्च इन्द्रियाणि पञ्चकार्याणि करोति <laughs> भवतः मनः अन्यकार्यं किमपि करोति पञ्चेन्द्रियाणि पञ्चकार्यं करोति अद्य तादृशं सर्वं बहु वदति अहम् एकसमये दशकार्याणि कर्तुं शक्नोमि किं सेल् फोन् मध्ये क्रीडामि पादेन किमपि करोमि कर्णेन <laughs> शृणोमि किं करोति
ट्वेण्टि मिनिट्स् अपि तस्य विंशतिनिमेषमपि तस्य कान्सन्ट्रेशन् न तिष्ठति कस्मिन्नपि विषये तेन किमपि साधयितुं न शक्नोति तस्मात् किं वदति भगवान् भवान् बहु न चिन्तयतु बहु न चिन्तयतु इत्युक्ते अहं बहूनि कार्याणि कुर्वन् अस्मि मम तद् अस्ति एतद् अस्ति किमपि न भवान् यत् कार्यं करोति तत् किं करोतु भवान् श्रद्धया करोतु किं कार्यं करोति तत्र श्रद्धां ददातु तस्य नाम एव किं ध्यानं कर्तुं शक्यते अनन्तरं यदा ಸರ್ವಂದ್ರಿ ಅಂಟ್ರೋಲ್ ಯಾತಿ ಮನಃ ಅಥವಾ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಬುಧಿ ಅಲ್ಲಿ ಯಂಟ್ರೋಲ್ ಮಧ್ಯೆ ಷ್ಟತಿ ದಶ ಕಾರ್ಯಾ ಅಲ್ಲಿ ಮಿಳಿ ಕೂರ್ ತಿನ್ನ ಸಹ ಭಿನ್ನಷಯು ಅಸ್ಮ್ ಶರೀರವೇ ನಷ್ಟ್ರಿಯಷ್ಟ ಮಸ್ತಿ ಭಾವನೆಯ ಕಮಿ ಕರ್ತು ನ ಶಕ್ಯತೆ ತಸ್ಘು ಲಘು ಕಾರ್ಯಾ ಅಸ್ ಪ್ರಾತಃ ಪ್ರಾ ಯತಿ ಉತ್ಥಾನತಃ ಯಾ कुर्मः सर्वत्र किञ्चित् मनः स्थापयतु प्रातः उत्थाय प्रथमं किं करोति प्रथमं प्रातःकाले उत्तिष्ठति किल हम्म। प्रातःकाले उत्थान उत्थान समनन्तरं किं करोति प्रातः उत्थाय किञ्चित् उपविशतु हम्म। तत्र एवमेव सर्कस् कृत्वा न उत्थातव्यं यदा मञ्चः भवति मञ्चतः कथं जनाः अधः आगच्छन्ति इति तद् तादृशं न करणीयं प्रथमं किं करणीयं प्रथमं यदा शयनं करोति ततः प्रथमं वामपार्श्वं प्रति एकवारं टर्न् कृत्वा वामपार्श्वे एकनिमेषं शयनं कृत्वा पूर्णतया शरीरं दक्षिणपार्श्वं प्रति वक्रं कृत्वा कियान् भेदः अस्ति इति जानाति वा पूर्ण ब्लड् सर्कुलेशन् भिन्नं भवति तदा अनन्तरं तत्र एव अस्माकं दक्षिणपार्श्वे प्रति तत्र एकं हस्तं स्थापयित्वा मन्दम् उत्थाय एतावत् पर्यन्तं भवान् भूमि समान्तरं शयनं कुर्वन् आसीत् किल कति घण्टा अष्टनवघण्टा भवान् भूमेः समान्तररीत्या यदा मृगाः भवन्ति मनुष्यस्य वैशिष्ट्यं किं सः तु लम्बमानः भवति एवं साक्षात् मेरुदण्डः तस्य लम्बः भवति तादृशं भवान् यदा भविष्यति भवता प्रथमं किं करणीयं तादृशं किञ्चित् समयम् उपविशतु तदर्थमेव पूर्वकाले उक्तवन्तः हस्तं दृष्ट्वा किं वदतु कराग्रे वसते लक्ष्मी करमध्ये सरस्वती करमूले सदा गौरी अथवा करमूले तु गोविन्द प्रभाते करदर्शनम् एकनिमेषः भवति खलु तदनन्तरं शक्यते चेत् तत्रैव उपविश्य प्रातस्मरणं वदतु किं प्रातस्मरणम् इत्युक्ते प्रातः भगवन्तं स्मरतु शङ्कराचार्यस्य अत्युत्तमप्रातस्मरणमस्ति प्रातः स्मरामि हृदि संस्फुरदात्मतत्त्वं सच्चित्सुखं परमहंसगतिं तुरीयं यत् स्वप्नजागरसुषुप्तमवैति नित्यम् തദ്ബ്രഹ്മനിഷ്കളമഹം ന ച പ്രാതർനമാമി മനസാ വചസാമഗമ്യം വാചോ വിഭാന്തി നിഖിലായ തനുഗ്രഹേണ യന്നേതി നേതി വചനൈർ നിഗമാ അവോചുഹു തം ദേവദേവം അജം അച്യുതം മാമുരഗ്രം അനന്തരം പ്രാതർ വദാമി മനസാ വചസാ तदेव उक्तवन्तः प्रातर्नमामि तमसः परमर्कवर्णं प्रातः त्रयमस्ति श्लोकत्रयम् एकश्लोकं न स्मरामि एतत् श्लोकत्रयमपि एकवारं वदतु तस्मिन् समये मनसि किं चिन्तयति आत्मनः विषये अहमेतत् शरीरं न मम अन्तरङ्गे विद्यमानचैतन्यम् आत्मा नेति नेति नेति एतत् नास्ति एतत् नास्ति एतत् नास्ति इत्युक्त्वा अन्तिमं यत् अस्ति तदेव अहम् तत् कीदृशं चैतन्यमस्ति इति एकवारम् अन्तरङ्गे स्मृत्वा अनन्तरम् उत्तिष्ठतु उत्थानसमये किं करणीयं भूमिनमस्कारं करोतु प्रथमं पादं यदा प्रथमं स्थापयति अहङ्कारेण न स्थापयतु भूमि उपरि एव भवान् इतः परं भवतः रात्रिपर्यन्तं भवान् सर्वाणि कार्याणि करोति एकवारं क्षमां याचयतु कथं समुद्रवसने देवी उत्तमा प्रार्थना अस्ति वस्त्रं समुद्रमस्ति भूमेः समुद्रवसने देवी पर्वतस्तनमण्डले समग्रभूमिं पश्यति विष्णुपत्नी नमस्तुभ्यं पादस्पर्शम् अहं पादं स्थापयामि क्षमां करोमि पादस्पर्शं क्षमस्व मे इति अतः अहं चन्द्रमण्डलेपि वयं पादं स्थापितवन्तः इति अहङ्कारेण ध्वजं न स्थापयामः वयं किं कुर्मः पादस्थापनात् पूर्वं नमस्कारं कुर्मः समुद्रं गच्छामः समुद्रे यदा वयम् अस्माकं पादं स्थापयामः नदीं गच्छामः नदीं प्रति यदा अवतरणं कुर्मः पूर्वं किं करणीयम् एकवारं नमस्कारं करोतु समुद्रस्य एकवारं भूमेः नमस्कारं करोतु अनन्तरं पादं स्थापयतु तदा तादृशनमस्कारं कृत्वा उत्तिष्ठतु प्रातःकाले अनन्तरम् अनन्तरं किं करोति प्रातः दन्तधावनं करोति अन्यान्य कार्याणि किल यदा दन्तधावनं करोति सर्वत्रापि भगवन्तं योजयितुं शक्नोति सर्वत्रापि ईश्वरस्य स्मरणं कर्तुं शक्नोति तदा सर्वाणि कार्याणि स्नानसमये दन्तधावनसमये सर्वमपि श्रद्धया करोतु तत्र समर्पणमपि भवतु तदा किं भवति जीवनम् ईश्वरीयं भवति तदेव जीवनं तादृशमेव प्रतिक्षणं वयं यदा चिन्तयन्तः भवामः मन्दं मन्दं मन्दं मन्दं मन्दं मन्दम् अस्माकम् इच्छाः तादृश्यः भवन्ति अग्रिमशरीरं तादृशशरीरं वयं प्राप्नुमः तादृशस्थाने तदर्थं योग्यं शरीरं वयं प्राप्नुमः तत् शरीरं यदा प्राप्नुमः तदर्थमेव अद्य तादृशानि कार्याणि वयं कुर्मः कार्याणि इत्युक्ते किं चिन्तनं तस्मात् अद्य इदानीम् इदानीन्तनजीवने अस्मिन् जीवने आत्मा एव स्थिरमस्ति देही एव स्थिरमस्ति देहं स्थिरं नास्ति एतस्य परिवर्तनं भवति इति ज्ञात्वा अस्माभिः करणीयं कार्यं किं देहिविषये चिन्तनं करोतु प्रातः उत्थानतः आरभ्य सायं निद्रापर्यन्तं निद्रातः पूर्वम् एकां प्रार्थनां कुर्मः कां प्रार्थनां कुर्मः एक समर्पणस्य कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा करचरणकृतं वा कायजं कर्मजं वा श्रवणनयनजं वा मानसं वापराधं विहितमभिहितं वा सर्वमेतत् क्षमस्व जय जय करुणाब्दे श्रीमहादेव शम्भो इति निद्रां करोतु प्रातःकाले क्षमायाचनेन उत्थितवन्तः सायङ्काले सर्वं समर्प्य क्षमायाचनेन निद्रां कृतवन्तः स्वाभाविकतया वयं कथं निद्रां कुर्मः कानि कार्याणि कृतानि सर्वाणि विचिन्त्य असमीचीनरीत्या गत्वा शयनं कुर्मः अनन्तरं किं भवति
स्वप्नं भवति चेत् भाग्यं निद्रा एव न भवति भवति चेत् स्वप्नं भवति तस्मात् न तत् पूर्वं सम्यक् ईश्वरस्मरणं कृत्वा शयनं करोतु तदपि वदन्ति अहं पूर्णतया मम तावान् परिचयः नास्ति किन्तु वदन्ति यदा निद्रातः पूर्वम् एवं किमपि मन्त्रं वदन्तः निद्रां कुर्मः यदा शयनं करोति तदानीं वा किञ्चित् विश्रान्तिं करोतु तदानीम् अन्य सर्वाणि कार्याणि न चिन्तयतु कार्यालये किम् आसीत् अहम् अद्य कं कं दृष्टवन्तः अद्य किं किं बिस्नेस् अभवत् यत् किमर्थम् एतत् करोति सम्पूर्णरात्रि तत् गणनां करोतु प्रातःकाले चिन्तयतु यत् किमपि रात्रि विचिन्त्य निद्रां कुर्मः तदेव स्मृत्वा उत्तिष्ठन्ति तस्य कः अर्थः रात्रौ अहं निद्रासमये किमपि चिन्तयन् आसं बहुशः प्रायशः प्रातः उत्थानसमये तस्यैव स्मरणं भवति इत्युक्ते रात्रि सम्पूर्णसमयं भवान् तदेव कार्यं कुर्वन् आसीत् भवतः विश्रान्तिः न तस्मादेव वदति तस्मिन् समये किमपि नामजपं चाण्टिङ्ग् कुर्वन्तः शयनं करोतु कृपया दूरदर्शनं पश्यन्तः निद्रां न करोतु किं भवति तत्र यद् सीरियल् पश्यन्तः भवन्ति अथवा किं रूपं पश्यन्तः भवन्ति एवमेव निद्रा भवति बहवः छात्राः सन्ति कम्प्यूटर् सर्वं पश्यन्तः एवमेव निद्रां कुर्वन्ति अथवा किमपि क्रीडां कुर्वन्तः सेल्फोन् मध्ये किमपि क्रीडन्तः अथवा वीडियो गेम्स् मध्ये क्रीडन्तः निद्रा भवति रात्रि एव सः क्रीडन्नेव भवति स्मरणायामपि इत्युक्ते विश्रान्तिः न भवति तस्य तस्मादेव वदति ईश्वरस्मरणया भवान् निद्रां करोति प्रातःकालपर्यन्तं भवतः जाग्रत् स्वप्नसुषुप्ति त्रिषु अवस्थासु जाग्रत् मध्ये भवान् कुर्वन् भवति तत् स्वप्नेपि चलति सुषुप्तिमध्ये अपि तत् चलति प्रातरुत्थानपर्यन्तं तद् भवतः अन्तरङ्गे चलति तद् ध्यानात्मकजीवनस्य प्रयोजनं यत् प्राक्टीस् करणीयम् एकदिनेन कर्तुं न शक्यते लघु लघु तदर्थमेव बहुविध आचाराः समग्रजीवनं भारतीयस्य समग्रजीवन अस्माकं मतम् इति वयं वदामः रिलिजियन् इति वदामः शतप्रतिशतं वैयक्तिकमस्ति वैयक्तिकता व्यक्ति इण्डिविजुवल् hmm. एकैकस्य राजीभगिन्याः हिन्दुधर्मः राजीभगिन्याः हिन्दुधर्मः तद् किमपि सर्वे मिलित्वा सर्वे एवमेव भवत्या करणीयं भवत्या एवमेव न एवं कर्तुं न शक्यते सेमिटिक् न अस्माकं भवती भवत्याः कृष्णः भवत्याः कृष्णः भवत्याः शिवः भवत्याः शिवः भवत्याः वैयक्तिकजीवनं भवत्याः जीवनं मतम् इति यदस्ति अभिप्रायः इति अर्थः संस्कृते मतम् इत्युक्ते रिलिजियन् इत्युक्ते अभिप्रायः मम अभिप्रायः मम जीवननिमित्तं तद् स्वीकृत्य तद् पोलिटिक्स् न क्रीडामि तत् सोशियल् न करणीयं तत् करोति चेत् किं भवति सेमिटिक् मतानाम् उद् उद्भवः भवत्या एवमेव करणीयम् ए एषः एव दै ईश्वरः अन्य कोऽपि ईश्वरः नास्ति एतदेव सत्यम् एतत् एकमेव पुस्तकं सत्यम् इति एकमस्ति चेत् सत्यं सत्यमेव खलु सत्यं भिन्नं न भवति हम्म। तत् अस्माभिः अवगन्तव्यं तत् करणीयं चेत् अस्माकम् एतत् मध्ये भवति वदन्ति रिलीजियन् इति यदस्ति मतम् इति यदस्ति हिन्दुधर्मः इति यदस्ति तद् किमर्थं प्रतिदिनं प्राक्टीस् कर्तुं तद् केवलं किं वदामि तत् स्वीकृत्य किमपि सम्पादयितुं न रिलीजियन् इति अस्ति भवान् हिन्दु अस्ति गान्धीजी जीवने वदति गान्धीजी अत्युत्तमः हिन्दु आसीत् कथं तस्य जीवने प्रतिदिनजीवने तस्य कानिचन कार्याणि सन्ति राम राम राम इति उक्त्वा एव जीवनं त्यक्तवान् सः अनन्तरं बहुषु विषयेषु तस्य भोजनं तस्य पत्नी कस्तूर्बा गान्धी यदा शय्यायाम् आसीत् रोगपीडिता आसीत् तया एकवारं मांसभक्षणं करणीयम् इति वैद्यः उक्तवान् मांसभक्षणम् इत्युक्ते सूप् पातव्यम् अज अजस्य गान्धीजी समीपं पृष्टवन्तः सः गान्धीजी उक्तवान् भवत्याः वैयक्तिकविषयः भवती निश्चयं करोतु उक्तवती अहं न करोमि सा न कृतवती तेन मरणं किमपि न भवति किमर्थं तत् तस्याः वैयक्तिकनिष्ठा तत्र मम प्राक्टीस् मया करणी किल मम जीवनस्य व्रतम् इति वयं वदामः मौनं व्रतम् अथवा नामजपम् अथवा किं ध्यानं मम जीवनस्य किमपि प्राक्टीस् करोमि चेदेव अहं ध्यानं प्राप्नोमि तत् केन करणीयं मया एव करणीयं तद् अहं करोमि चेत् कस्य लाभः ममेव लाभः अन्य कस्यापि अस्ति इति न चिन्तयतु ममेव लाभः तदर्थमेव अस्माकं धर्मः अस्ति तदर्थमेव बहुविध आचारान् उक्तवन्तः तदर्थमेव प्रातः उत्थानतः सायं निद्रापर्यन्तं सर्वाणि कार्याणि जीवनस्य श्रद्धया एकाग्रतया ईश्वरसमर्पणभावेन करोति चेत् जीवनं ध्यानात्मकं जीवनं भवति तेन ध्यानेन किं भवति भवतः ज्ञानं भवति भवतः ज्ञानेन भवतः आत्मज्ञानं भवति भवान् कः इति भवान् अवगच्छति तेन भवतः दुःखं गच्छति भवतः आनन्दः भवति हम्म। तद् भवितव्यं चेत् करणीयं कार्यं किं प्रथमम् आचारः आचारस्य सम्बन्धः कुत्र किमर्थं धर्मः किमर्थं मतम् इति वदति किं प्राक्टीस् करणीयं करणीयं कार्यं प्रतिदिनं प्रतिक्षणं वृत्तिसन्दर्भे तत् योजयितुं प्रयत्नं करोतु इति एव भगवान् वदति तदर्थम् एकैक अवगन्तव्यम् एतस्य अस्त्राणि छिन्नं न करोति अनन्तरं जलम् आर्द्रं न करोति अथवा न क्लन्तयति अथवा तापः तस्य दहनं न करोति अनन्तरं वायुः तस्य शुष्कं न करोति कस्य
आत्मनः तत् किम् इति अन्वेषणं करोतु एतत् मनुष्यजन्म प्राप्य चिन्तयितुं शक्तिम् अपि प्राप्य तत् भवान् न चिन्तयति चेत् एतस्य किं प्रयोजनं भवान् भवानेव स्वयं जानाति अन्यत् भवान् चतुर्विंशतिघण्टामध्ये पञ्चविंशति त्रयोविंशतिघण्टाः अपि भवान् एतस्य शरीरस्य पोषणाय कार्यं कुर्वन् अस्ति एकघण्टा न्यूनातिन्यूनं भवता किं करणीयं मनः विषये भवतः अन्तरङ्गे विद्यमानचैतन्यस्य विषये भवतः जीवः इति यत् अस्ति तस्य विषये अथवा ईश्वरस्य विषये ईश्वरः इत्युक्ते अन्यः कोऽपि न भवतः अन्तरङ्गे विद्यमानविचाराः भवतः सद्बुद्धिः भवतः सत्यं भवतः धर्मः एकघण्टा भवान् तदर्थं कर्तुं न शक्नोति चेत् भवान् किमपि अवगन्तुं न शक्नोति तत् करोतु तत् कर्तुमेव एतत् उक्तवान् वयम् एकवारं श्लोकम् उक्त्वा समापयामः छिन्दन्ति शस्त्राणि
छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम् दहति पावकः दहति पावकः न चैनम् क्लेतयन्त्यापोदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः शोषयति मारुतः कथम् अन्वयः भवति शस्त्राणि एनं न छिन्तन्ति शस्त्राणि एतस्य छेदनं न करोति न कुर्वन्ति पावकः एव न दहति पावकः एनं न दहति अग्निः एतस्य दहनं न करो करोति आपः एनं न क्लेदयति जलेन एतस्य क्लेदनं न भवति मारुतः च न शोषयति वायुकारणेन एतस्य शोषणं न भवति इत्युक्ते केनापि मार्गेण तस्य नाशः न भवति आर्द्रं न भवति कस्य आत्मनः एनम् एनम् एनम् इत्युक्ते आत्मनः तद् स्थिरमस्ति स्म तस्मिन् विषये विचारं करोतु इति अर्थः समापयामः हाँ। आत्मनः आत्मन् शब्दः आत्मनः इति षष्टि हाँ? आत्मन् इति अस्ति इति कारणेन